ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ກົດເກນກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທຸກລັດຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ມີຫຍັງແດ່ ສຳລັບລັດວິກຕໍເຣຍ ຈາກແຕ່ວັນທີ 27 ເດືອນຕຸລາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ແມລເບີນປ່ຽນໄປຈາກ Stay Home ມາ ເປັນ Stay Safe ໂດຍບໍ່ມີການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ຕື່ມໃສ່ ການຕ້ອງມີເຫດຜົນເພື່ອຈະອອກບ້ານອອກເຮືອນໄປ ຮ້ານອາຫານ ກາເຟ ແລະ ຮ້ານດື່ມສຸລາ ພັບ ສາມາດເປີດຂຶ້ນຄືນ outdoor ນອກເຮືອນ ຮັບໄດ້ 50 ຄົນ indoor ໃນເຮືອນໄດ້ 20 ຄົນ ສຳລັບ density limit ໃຫ້ບັນທຶກຊື່ສຽງໄວ້ ແລະ ມີການບັນຍັດ Covid Safe Plans ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆກໍເປີດຂຶ້ນໄດ້ ຮ້ານເສີມສວຍ ແລະ ກິດຈະການການດູແລສ່ວນຕົວ ສາມາດກະທຳທຸລະກິດໄດ້ຄືນ ສະຖານທີ່ມ່ວນຊື່ນ outdoor ກໍສາມາດເລີ່ ມຮັບແຂກຮັບຄົນໄດ້ ກຳນົດການເດີນທາງແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍ 25 ຫຼັກກິໂລແມັດຈາກບ້ານເຮືອນ ສຳລັບເຂດ metropolitan ຄືເຂດໃນເມືອງແມລເບີນ ແມ່ນຍັງຖືກບັນຍັດຢູ່ຕໍ່ໄປຢູ່ ການເດີນທາງໄປຍັງຊົນນະບົດລັດວິກຕໍເຣຍ ຍັງຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ແຕ່ຄົນ ທີ່ມີອະນຸຍາດ ນີ້ແມ່ນກະທັ້ງຖ້າຫາກແມ່ນຢູ່ພາຍໃນ 25 ຫຼັກກິໂລແມັດກໍຕາມ ການຝຶກຫັດຮ່າງກາຍ ການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ການບອກສອນເຕັ້ນລຳ ກໍກະທຳໄດ້ຢູ່ນອກເຮືອນ ໂດຍ ບໍ່ໃຫ້ມີກາຍ 10 ຄົນ ຫໍສະໝຸດ ແລະ ສະຖານທີ່ສາທາລະນະຊົນ ສາມາດເປີດໄດ້ສຳລັບກິດຈະການຢູ່ນອກບ້ານນອກເຮືອນ ຄົນບໍ່ກາຍ 50 ຄົນ ສາມາດໃຊ້ສອຍສະລອຍນ້ຳນອກເຮືອນໄດ້ເພື່ອອອກກຳລັງກາຍ ຄະນ ະສາສະໜາຕ່າງໆສາມາດຈັດພິທີທາງສາສະໜາໄດ້ເພື່ອກິດຈະການຕ່າງໆ ການກະທຳດ້ານສາສະໜາຢູ່ໃນເຮືອນ ສາມາດມີຄົນເຖິງ 10 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມນຳໄດ້ ຈຳນວນຄົນເຂົ້າຮ່ວມພິທີວິວາມົງຄຸນ ທະວີຂຶ້ນມ າເປັນ 10 ຄົນ ຊາປະນະກິດສົບແມ່ນໄດ້ 20 ຄົນ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການບໍ່ຕ້ອງມີອະນຸຍາດອີກແລ້ວເພື່ອຈະເປີດ ແລະ ເພື່ອຄວາມສາມາດປ່ຽນແປງວຽກງານ ຖ້າຫາກທ່ານສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານ ກໍຈຳ ຕ້ອງເຮັດຢູ່ບ້ານ ທ່ານຍັງຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຢູ່ ຖ້າຫາກບໍ່ມີອະນຸຍາດໃນດ້ານກົດໝາຍເພື່ອຈະບໍ່ກະທຳເຊັ່ນນັ້ນ ຈາກແຕ່ວັນທີ 8 ເດືອນ 11 ສາກົນ ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ຖ້າຫາກຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ມີນ້ອຍ ກຳນົດການເດີນທາງໄດ້ 25 ຫຼັກກິໂລແມັດ ຈະຖືກຍົກເລີກ ແລະ ແມລເບີນຈະໃຊ້ລະດັບການຕ້ອງຫ້າມດັ່ງຂອງຊົນນະບົດລັດວິກຕໍເຣຍ ຈຳນວນຄົນໃນຮ້ານດື່ມສຸລາ ພັບ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ຈະທະວີຂຶ້ນເ ຖິງ 40 ຄົນໃນເຮືອນ ແລະ 70 ຄົນສຳລັບນອກເຮືອນ ຈຳນວນຄົນໃນການເຕົ້າໂຮມກັນໃນດ້ານສາສະໜາ ຈະທະວີຂຶ້ນໄປເປັນ 20 ຄົນ ແລະ ໜຶ່ງຄົນທີ່ເປັນຜູ້ນຳດ້ານສາສະໜາຢູ່ໃນເຮືອນ ສຳລັບນອກເຮືອນແມ່ນ 50 ຄົ ນ ຈິມ ແລະ ບ່ອນອອກກຳລັງກາຍໃນເຮືອນ ຈະເປີດຂຶ້ນໄດ້ໂດຍມີຂໍ້ຕ້ອງຫ້າມບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເພື່ອຄວາມລະມັດລະວັງໃນດ້ານຄວາມປອດໄພ

ຂີດ Melbourne and ຂີດ regional ຂີດ Victoria ສຳລັບລັດ Queensland ຈຳນວນຄົນທີ່ເຕົ້າໂຮມກັນ Stage 5 ລະດັບທີ 5 ຂອງນະໂຍບາຍ Queensland ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ເດືອນ 11 ສາກົນ ປີ 2020 ທີ່ປ່ອຍໃຫ້ຄົນ 40 ຄົນເຕົ້າໂຮມກັນໃນດ້ານສ່ວນໂຕໄດ້ ແລະ 40 ຄົນຖືກອະນຸຍາດໃ ຫ້ເຕັ້ນລຳໄດ້ ຢູ່ໃນງານວິວາມົງຄົນ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ບໍ່ມີເຂດລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ local government areas ຖືກບົ່ງໄວ້ເປັນເຂດຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ການຕ້ອງຫ້າມບາງຢ່າງຖືກບັນຍັດຢູ່ຕໍ່ໄປ ພາຍໃຕ້ສະຖານະພາບດັ່ງຕໍ່ໄ ປນີ້ ມີຄົນຢູ່ໃນເຮືອນຂອງທ່ານໄດ້ຫຼາຍສຸດ 30 ຄົນ ຮ່ວມດ້ວຍສະມາຊິກຄອບຄົວ ທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນເຮືອນນັ້ນ ຄົນທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ສາມາດມາຈາກຫຼາຍບ້ານເຮືອນ ການເຕົ້າໂຮມກັນແບບສາທາລະນະຊົນແມ່ນໄດ້ບໍ່ກ າຍ 30 ຄົນ ຮ່ວມດ້ວຍທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກຂອງບ້ານເຮືອນຂອງທ່ານ ການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບການເດີນທາງ ຈາກແຕ່ 11 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນອັງຄານທີ 3 ເດືອນ 11 ສາກົນ ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ

ອາຍຸຂອງ Border Declaration Pass ນັ້ນ ທະວີຂຶ້ນຈາກ 7 ມື້ໄປເປັນ 14 ມື້ ຊາຍແດນ Queensland ຍັງຖືກປິດໄວ້ສຳລັບຄົນ Victoria ຈົນກວ່າການຕິດແປດໂຄວິດ-19 ກັນແລະກັນໃນຊຸມຊົນຈະຖືກຄວບຄຸມໄວ້ໄດ້ ຮ່ວມດ້ວຍວ່າຄົງຈະມີກໍລະນີຕ່າງໆຂຶ້ນຫຼືບໍ່ໃ ນ 18 ມື້ກ່ອນນີ້ ຊາຍແດນ Queensland ຈະຖືກເປີດແກ່ຄົນ Canberra ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຄວໍຣັນຕີນ 14 ມື້ຢູ່ໂຮງແຮມ ໃຜທີ່ໄປບ່ອນທີ່ຖືກປະກາດວ່າເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍ ໃນໄລຍະ 10 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ ຮ່ວມດ້ວຍລັດ Victoria ແລະ ເຂດ Greater Sydney ຈຳຕ້ອງບໍ່ເ ຂົ້າໄປໃນ Queensland ຄົນ Queensland ທີ່ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຈະຖືກສົ່ງໄປເຮັດຄວໍຣັນຕີນ ຢູ່ໃນໂຮງແຮມເປັນເວລາ 14 ມື້ ທີ່ຈຳຕ້ອງກະທຳໂດຍເສຍຄ່າໂດຍຕົນເອງ ໃຜທີ່ເຂົ້າໄປໃນລັດ Queensland ແມ່ນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແລ້ວ ແລະ ເຊັນ ໃບປະຕິຍານຊາຍແດນ ແລະ ຕ້ອງໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ຖ້າຫາກວ່າເປັນວີ່ແວວຂອງອາການຂຶ້ນ ນີ້ແມ່ນວິທີການເພື່ອຮ້ອງຂໍເຂົ້າໄປຍັງ Queensland ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ https ຈ້ຳສອງເມັດ ຂີດທັບຂີດທັບ www

ໂຄວິດ ຂີດ 19 ຂີດ roadmap ກຳນົດການເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ກົດເກນ 100 ທັບ 300 ຖືກຖອນອອກແລ້ວ ຈຳນວນຄົນຂອງການເຕົ້າໂຮມກັນຖືກຊີ້ຂາດໂດຍກົດເກນສອງຕາຕະລາງແມັດ ສຳລັບພະນັກງານເທົ່ານັ້ນທີ່ຢູ່ໃນບ່ ອນທີ່ມີຄົນຫຼາຍກວ່າ 500 ຄົນ ການຕ້ອງໃຫ້ບໍລິການແກ່ຄົນທີ່ນັ່ງຢູ່ໃນຮ້ານອາຫານ ແລະ ພັບເທົ່ານັ້ນຖືກຍົກເລີກ ບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການບັນທຶກລາຍລະອຽດຂອງລູກຄ້າຂອງຮ້ານອາຫານ ກາເຟ ແລະ ບາ ທຸກເຫດກ ານຖືກອະນຸຍາດ ຍົກເວັ້ນສຳລັບບຸນສິນລະປິນອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ມີຫຼາຍສິນລະປິນ Optus Stadium HBF Park ແລະ RAC Arena ດຳເນີນໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີຄົນເກີນ 50 ເປີເຊັນ ການສະແດງໂດຍບໍ່ນັ່ງຢູ່ຖືກອະນຸຍາດຢູ່ໃນບ່ອນຕ່າງໆ ດັ່ງ concert halls ບ່ອນສິນລ ະປິນສົດໆ ບາ ພັບ ແລະ nightclubs ຈາກແຕ່ວັນທີ 24 ຕຸລາ 2020 ຈຳນວນຄົນທີ່ນັ່ງຢູ່ໃນບ່ອນການລື່ນເລີງ ແມ່ນ 60 ເປີເຊັນ ບ່ອນກາຊີໂນເກມມິງເປີດຄືນໃໝ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງຊົ່ວຄາວກ່ຽວກັບການຕ້ອງຫ້າມ ການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽ ວກັບການເດີນທາງ ຈາກແຕ່ວັນເສົາທີ 14 ເດືອນ 11 ສາກົນ ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ Western Australia ຈະປ່ຽນຈາກການຄວບຄຸມຊາຍແດນຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີເຫດມີຜົນທີ່ອີງໃສ່ຄວາມແນະນຳກ່ຽວກັບສາທາລະນະສຸກອັນລ່າສຸດ ບັ ນຍັດການຈັດແຈງການຄວບຄຸມຊາຍແດນ Western Australia ໃໝ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບຈຳນວນຄົນຂອງທຸກໆລັດທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ທີ່ສະເລ່ຍແລ້ວໃຫ້ມີໜ້ອຍກວ່າ 5 ຄົນທີ່ຕິດແປດໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນຕໍ່ມື້ ແຕ່ຫາກ 14 ມື້ທີ່ສະເລ່ຍແລ້ວຫາກມີ 5 ຄົນ ການຕ້ອງຫ້າມຊາຍແດນທີ່ມີຢູ່ ແລະ ການຍົກເວັ້ນຂອງປັດຈຸບັນນີ້ເພື່ອຈະເດີນທາງ ຈະຖືກຍົກເລີກ ປ່ອຍໃຫ້ຄົນໃນ Australia ເດີນທາງເຂົ້າໄປຍັງ Western Australia ໄດ້ ໂດຍຂຶ້ນກັບສະພາບການຂອງການເຂົ້າໄປ ຄົນຈາກລັ ດ Victoria ບັດນີ້ສາມາດແຍກໂຕ self quarantine 14 ມື້ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ເໝາະສົມ ດັ່ງບ້ານເຮືອນທີ່ຈະຖືກພິຈາລະນາເບິ່ງໂດຍຕຳຫຼວດ Western Australia ໂດຍໃຊ້ G2G Exemption App ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຖືກກວດເບິ່ງໃນການໄປຮອດໄປເຖິງ ແລະ ກວດເບິ່ງ ອີກໃນມື້ທີ 11 ແລະ 14 ຂອງການຄວາຣັນຕີນ ຄົນຈາກ New South Wales ກໍປະຕິບັດຕາມກົດເກນອັນດຽວກັນນັ້ນ ດັ່ງລັດອື່ນໆ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຕ້ອງໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ໃນມື້ທີ 11 ຂອງການຄວາຣັນຕີນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ສຳລັບລັດ Tasmania ຈາກແຕ່ວັນທີ 26 ຕຸລາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ Tasmania ມີລະບົບການການເດີນທາງໃໝ່ ຄື Tas e-Travel ທີ່ບັດນີ້ ຮັບເອົາການຈົດຊື່ລົງທະບຽນສຳລັບການເດີນທາງຈາກເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍ ACT Northern Territory Queensland South Australia Western Australia ແລະ ປະເທດ New Zealand ພາຍໃຕ້ການຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບຊາຍແດນ

ວັນທີ 1 ທັນວາ 2020 ເປັນວັນເວລາທີ່ກະວາງໄວ້ເພື່ອຜ່ອນຄາຍຊາຍແດນ Tasmania ທ່ານສາມາດເດີນທາງ ແລະ ຢູ່ໃນທຸກຫົນແຫ່ງໃນລັດ Tasmania ໄດ້ ແຕ່ຈຳຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບການເຕົ້າໂຮມກັນ ແລະ ກ ານຢ້ຽມຢາມບ້ານເຮືອນຕ່າງໆ ສາມບາດກ້າວເພື່ອຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມຊາຍແດນ Tasmania ບາດກ້າວທີ 1 ຈາກແຕ່ວັນອາທິດທີ 20 ກັນຍາ 2020 ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການ Tasmania FIFO ທີ່ໄປເຮັດວຽກເຮັດການເ ປັນໄລຍະຍາວນານ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍ ແມ່ນກັບບ້ານໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຄວາຣັນຕີນ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າກັບມາຈາກລັດທີ່ປອດໄພ ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ໃນລັດ Victoria ຫຼື ເຂດທີ່ມີໂຄວິດ-19 ຫຼາຍອື່ນໆ ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນ seasonal workers

ໂດຍຂຶ້ນກັບການແນະນຳຂອງ Public Health New South Wales ຖືກບົ່ງວ່າເປັນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງນ້ອຍ ຈາກແຕ່ວັນສຸກທີ 6 ເດືອນ 11 ສາກົນ ເປັນຕົ້ນມາ ຄົນທີ່ຈະເດີນທາງຈາກ New South Wales ຈາກວັນເວລາດັ່ງກ່າວຈະສາມາດຍື່ນການຈົດຊື່ ລົງທະບຽນລ່ວງໜ້າ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍສາມມື້ກ່ອນທີ່ຈະໄປຮອດໄປເຖິງ Tasmania
Facebook ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ